एकवारं वदामः अनन्तरम्
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम् दहति पावकः नैनम् दहति पावकः न चैनम् क्लेदयन्त्यापो न चैनम् क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः तस्य अर्थमपि वयम् अवगतवन्तः चिन्तितवन्तः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि कथं भवति सामान्य अर्थः न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति छिन्दन्ति इत्युक्ते
कर्तयन्ति कर्तनं कर्तनं कुर्वन्ति
शस्त्राणि उपकरणानि आयुधानि तस्य ചിന്തനം न चिन्तन् न चिन्तन्ति पश्यतु सर्वदा भिन्नं भिन्नमस्ति तद् यावदुच्चारणे वयं श्रद्धां चिन्तन्ति इति अस्ति किल क्रियापदं किमस्ति छिन्दन्ति सर्वं भिन्नं भिन्नमस्ति छिन्दति किल कदाचित् अस्माकं कथने कथं भवति सर्वं समानमेव चिन्तन्ति इति भवति न चिन्तन्ति इति अस्ति एकदा भिन्नम् अन्य ता भिन्नं दा अस्ति एकं ता अस्ति कथं वयं वदामः चिन्तन्ति चिन्तन्ति मैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि किमर्थं वदामि यदा वयं पठामः यदा वयं वदामः सम्यक् वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः अस्माकम् उच्चारणं सम्यक् भवति कदाचित् ट्यून् निमित्तं वयं भिन्नं कुर्मः इदानीम् उदाहरणार्थं सर् सर्वे अहं यस्य कस्यापि एकस्य विषये न वदामि सर्वे तादृशं कुर्मः कथं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्येव अस्ति ह्रस्वं वा दीर्घं वा ह्रस्वं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि अस्ति वा नास्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि तत्र फुल् स्टाप् अस्ति नो चेत् भिन्नार्थः भवति किल एवमेव तत्र किञ्चित् कष्टम् अस्ति <laughs> अन्तिममेव वयं बहु कुर्मः कि हम्म। कथमस्ति नैनं दहति पावकः फुल् स्टाप् अस्ति तत्र हम्म। नैनं दहति पावकः इति नास्ति हम्म। केवलम् अर्धमात्र तस्य उच्चारणार्थं किल विसर्गस्य उच्चारणार्थं कियान् समयः अर्धमात्रा एकमात्रा एकाक्षर आ तस्य अर्धमात्रामध्ये वक्तव्यं पावकः इत्येव अस्ति वस्तुतः भवतु वयं पावकः इति वदामः स्पष्टता निमित्तं तु पावकः इति नास्ति तद् भिन्नं भवति तद् सर्वे यदा वदामः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि आयुधानि उपकरणानि एतस्य कर्तनं न कुर्वन्ति नैनं दहति पावकः पावकः अग्निः न दहति पावकः एनम् आत्मनः किं न करोति दहनं न करोति हम्म। किमर्थम् आत्मनः इति उक्तवान् षष्टि षष्टिविभक्ति अस्ति आत्मन् शब्दः अस्ति तस्य षष्टिविभक्ति आत्मनः आत्मस्य इति नास्ति आत्मनः इति अस्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो एकपदमस्ति आपः न क्लेदयति आपः इत्युक्ते जलं जलम् आपः इत्युक्ते जलं जलम् एतस्य आर्द्रं कर्तुमपि न शक्नोति जले एतत् आर्द्रतां न प्राप्नोति अग्नौ एतस्य दहनं न भवति अनन्तरं शस्त्राणि एतस्य छेदनं न कुर्वन्ति നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः मारुतः वायुः मारुति इति वयं श्रुतवन्तः कः अस्ति मारुति हनुमान् किमर्थं मारुति इति नाम वायुपुत्रः वायुकुमारः तस्मात् मारुति इति कारणेन तस्य नाम अभवत् मारुत मरुतस्य पुत्रः अस्ति सः मारुति न चोषयति मारुतः एतत् वयं दृष्टवन्तः गतसप्ताहे अग्रिमश्लोकं पश्यामः हम्म। श्लोकं पठामः प्रथमम् अनन्तरं पदच्छेदं कुर्मः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य नित्यसर्वगतस्ताणुः नित्यसर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् क्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः पदच्छेदं कुर्मः एकपदमस्ति मिलित्वा अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः
अशोष्यः एव च सर्वाणि कार्याणि एकत्र उक्तम् अच्छेद्यः अदाह्यः अक्लेद्यः अशोष्यः अच्छेद्यः अदाह्यः अक्लेद्यः अशोष्यः अनन्तरं नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयम् इति अस्ति स्थाणुः अचलः अयम् स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः इदानीं पदच्छेदं कृत्वा वदतु अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अदाह्यः सर्वे वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु नो चेत् वक्तुं न शक्नोमि अनन्तरम् अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः प्रथमं श्लोकं पठामः चेत् अनन्तरम् अर्थं चिन्तयितुं शक्नुमः श्लोकमेव न जानीमः चेत् अर्थचिन्तनेन प्रयोजनं नास्ति वयं न जानीमः इति चिन्तयतु इदानीम् अर्थं शृणुमः किञ्चिदनन्तरं किं भवति कोऽपि सम्बन्धः न भवति तदा प्रतिदिनं वयं कुत्रापि गत्वा गीताभाषणं शृणुमः अर्थं न अवगच्छन्ति कारणं श्लोकस्य तस्य सम्बन्धः कल्पनीयः तदा वयं स्वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं चिन्तयामः अथवा पदसंस्कारविषये अच्छेद्यः
कथम् अकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथम एकवचनमस्ति अच्छेद्यः अदाह्यः
समानमेव अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अशोष्यः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं च अव्ययं सर्वगतः सर्वम् अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अचलः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अयम्
इदं शब्दः बहुषु श्लोकेषु दृष्टवन्तः इदानीं मकारान्तशब्दः सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनम् अक्लेद्यः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनम् एव
नित्यः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं स्थाणुः ഉകാരാന്ത ഊ അസ്തി സ്ഥാണുഃ ഉകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം സനാതനഃ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം इदानीम् एकैकपदस्य अर्थविषये चिन्तयामः एकैकपदं स्वीकरोतु प्रथमपदं किमस्ति अच्छेद्यः अच्छेद्यः कः अर्थः पूर्वं पठितवन्तः तद् भिन्नरीत्या वदति अत्र अच्छेद्यः अस्ति अच्छेद्यः इत्युक्ते छेदनं कर्तुं न शक्नोति अच्छेद्यः अस्ति सः कः अयम् एषः एषः इत्युक्ते आत्मा आत्मा कीदृशः अस्ति अच्छेद्यः छेत्तुम् अयोग्यः तस्य छेदनं कर्तुं न शक्नुमः न शक्यते अच्छेद्यः अनन्तरम् अदाह्यः कः अर्थः दहनं तस्य दग्धुम् अयोग्य അയോഗ്യഹ അസ്തി തത് ദഗ്ധും ന ശക്നോതി അക്ലേദ്യഹ ആർദ്രം കർത്തും ക്ലേദയിതും ജലെ സ്ഥാപയിത്വ ക്ലേദയിതും അശക്യ അശോഷ്യഹ ശോഷയിതും അശക്യഹ അയം ഏഷഹ തേന കാരണേന കാര്യത്രയം ഉക്തവ ചതുർ കാര്യചതുഷ്ടയം ഉക്തവ കിം കിം ഛേദ്ദും ന ശക്നുമഹ दग्धुं
न शक्नुमः क्लेदयितुं न शक्नुमः शोषयितुं न शक्नुमः चत्वारि कार्याणि वयं कर्तुं न शक्नुमः तेन कारणेन किमस्ति नित्यः अस्ति तेन कारणेन एषः अयम् एषः नित्यः अस्ति शाश्वतः अस्ति നിത്യഹ ഇത്യുക്തെ സർവകാലേ ഭവതി സർവഗത അസ്തി സർവത്ര അസ്തി ഇത്യർത്ഥ സർവഗത സർവത്ര ഗതം അസ്തി സർവവ്യാപി അസ്തി അനന്തരം സ്ഥാണു അസ്തി സ്ഥാണു ഇത്യുക്തെ സ്ഥിര അസ്തി സ്ഥാണു ഇത്യുക്തെ ചലനം നാസ്തി അനന്തരം അചല അസ്തി ചലതി സ്ഥാണു ഇത്യുക്തെ തദേവ കില തദേവ ന തത്ര ഭേദ അസ്തി തത് അത്ര किमपि पदं भवतु पुनः उपयोगं करोति चेत् तस्य कोऽपि भेदः भवति तद् अनुसृतमेव वृथा एकविषये बहूनि पदानि न वदन्ति किमपि सूक्ष्म कोऽपि भेदः तत्र अस्ति एव पश्यामः वयं सनातनः सर्वदा अस्ति सर्वदा तिष्ठति सनातनः अस्ति इदानीं त्रि त्रीणि कार्याणि उक्तवन्तः किं किम् अस्ति
नित्यः अस्ति सर्वगतः अस्ति अचलः अस्ति सनातनः अस्ति पूर्वं किं किम् उक्तवन्तः अदाह्यः अस्ति अच्छेद्यः अस्ति अक्लेद्यः अस्ति अशोष्यः अस्ति एकवस्तु इदानीं श्लोकः भवतस्य पदस्य अर्थं वयम् अवगतवन्तः किमर्थमेवम् उक्तमस्ति किं कारणम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम् एकवस्तुनः ज्ञानं कथं भवति अस्माकं नेत्रम् इत्युक्ते कः अर्थः नेत्र केवलनेत्रेण वा इन्द्रियद्वारा वयम् अवगच्छामः प्रथमम् अस्माकं ज्ञानं कथं भवति इन्द्रियद्वारा वयम् अवगच्छामः इन्द्रियद्वारा इत्युक्ते नेत्र द्वारा भवतु अथवा श्रोत्रद्वारा भवतु कथमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतद् एव प्रमाणम् इति चिन्तयन्तः जनाः सन्ति किञ्चित् शास्त्रम् अवगच्छामः चेत् शास्त्रस्य बेस् अस्ति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः के ते श्रुतवन्तः प्रत्यक्षम् एव प्रमाणमस्ति तेषां कृते अन्यत् किमपि ते न अङ्गीकुर्वन्ति प्रत्यक्षम् एव प्रमाणम् इत्युक्ते कः अर्थः पश्यन्ति मम अनुभवः अस्ति चेत् अहं विश्वासं अनुभवः इत्युक्ते अहं मम इन्द्रियद्वारा अहम् अनुभवामि चेत् अहं तस्य उपरि विश्वासं करोमि हम्म। ते जनाः के ते के सन्ति तेषां प्रमाणम् एकमेव अस्ति तेषां प्रत्यक्षप्रमाणम् अन्यत् किमपि ते न अङ्गीकुर्वन्ति सैण्टिस्ट् हम्म, जनाः अन्यदापि अङ्गीकुर्वन्ति किल इदानीं इदानीं पश्यतु चन्द् चन्द्रः अस्ति वा न वा अस्ति किल अथवा किमपि अन्य कोऽपि किमपि ग्रहम् अस्ति भिन्नभिन्नग्रहाणि सन्ति किल गुरुः अस्ति अनन्तरं नक्षत्राणि सन्ति भिन्न यत्किमपि वयं चन्द्रः अस्ति इति वयं कथम् अङ्गीकुर्मः वयं पश्यामः वयं पश्यामः वा चन्द्रमयं वयं वयं पश्यामः वयं किं पश्यामः वयं किं पश्य चन्द्रं वयं पश्यामः इति उक्तवन्तः वयं चन्द्रं कथं पश्यामः वयं किं पश्यामः कथम् इत्युक्ते किं पश्यामः तत्र एक गोलाकारः अस्ति कीदृशगोलाकारः अस्ति प्रकाशमस्ति इति एक गोला एक एक वस्तु अस्ति चन्द्रः इत्युक्ते सः वा नास्ति किल वयम् इतः पश्यामः एकवृत्ताकारेण एकप्रकाशरूप वस्तु अस्ति चन्द्रः किन्तु तं चन्द्रं वयं प्रतिदिनं पश्यामः वा अमावास्यदिने नास्ति तदा च यः चन्द्रः अस्माभिः दृष्टः पौर्णमी हम्म। दिने अमावास्यदिने सः चन्द्रः अस्ति वा नास्ति वा वयं न पश्यामः वयं न पश्यामः अस्माकं
वयं द्रष्टुं न शक्नुमः वयं श्रोतुं न शक्नुमः अस्माकम् अनुभवे नास्ति हम्म। किन्तु चन्द्रः अस्ति वा नास्ति वा अस्ति कथं जानीमः पुनः कथं पूर्वानुभवः भवान् पुनः आगच्छति इति कारणेन
न शास्त्रद्वारा तदपि सम्यक् पुनः आगच्छति इति कारणेन अस्ति एवं चेत् अहं वदामि इदानीम् अस्माकं यः कोऽपि अस्मासु एकः जीवनं करोति जन्म करोति मरणपर्यन्तं भवति पुनः सः भवति वा न वा भवति सः पुनः भवति चेत् मध्ये सः आसीत् वा न वा कुत्र आसीत् मध्ये सः कुत्र आसीत् यात्रा करोति आसीत् किल यत्र कुत्रापि आसीत् एतत् केवलं प्रत्यक्षम् एव प्रमाणम् इति स्वीकरोति चेत् वयं बहूनि कार्याणि अङ्गीकर्तुं न शक्नुमः अनन्तरं कथम् अङ्गीकुर्मः भिन्नं ज्ञानं कथं कथं भवति इति चिन्तनं करणीयम् अस्माकं बहूनि वस्तूनि लोके वयमपि प्रत्यक्षप्रमाण एव तिष्ठामः अनुभवः अस्ति चेत् वयम् अङ्गीकुर्मः अनुभवः मीन्स् वयं पश्यामः अस्ति एव पुनः तस्मिन् विषये प्रश्नः नास्ति किन्तु इदानीं कोऽपि पृच्छति मनः अस्ति वा न वा कथं पश्यति वा न पश्यति न ज्ञानं कथं कथं ज्ञानं मनः इति भवत्याः इन्द्रियद्वारा भवती मनः इति एकवस्तु भवती अनुभोक्तुं शक्नोति वा थिङ्किङ्ग् मनसा एव थिङ्किङ्ग् करेन्द्रियेण करोति मम प्रश्नः अस्ति पञ्च इन्द्रियाणां द्वारा मनसः ज्ञानं भवति वा न भवति न भवति मम इन्द्रियद्वारा नेत्राणां मनसः ज्ञानं भवति वा भवती भवत्याः मनः अस्ति इति नेत्रद्वारा अवगतवती वा न श्रोत्रद्वारा अवगतवती वा न त्वक त्वचिन् त्वक् इन्द्रियः अस्ति त्वचः द्वारा अवगतवती वा न रसनाद्वारा अवगतवती वा मन मनसः मधुरमस्ति वा न कथम् वा बुद्धिद्वारा बुद्धिद्वारा अवगन्तुं शक्नुमः मनः अस्ति इति तस्य कः अर्थः इदानीं पश्यतु ज्ञानस्य भिन्नभिन्नस्तराः सन्ति ഇന്ദ്രിയദ്വാര വയം അവഗച്ചാമ ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര അവഗച്ചാമ ഏക ഇന്ദ്രിയ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയാണി സന്ധി ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര അവഗച്ചാമ അനന്തരം മനസ്സഹ ദ്വാര അവഗച്ചാമ അനന്തരം ബുദ്ധിദ്വാര അവഗച്ചാമ ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര മനസ്സഹ വിഷയേ ജ്ഞാനം ഭവതി വ നവ സ്പഷ്ടതയ വക്തവ്യം ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര മനസഹ ജ്ഞാനം ഭവതി വ മനസഹ ദ്വാര ബുദ്ധേ ജ്ഞാനം ഭവതി വാ നവ കിഞ്ചിത് കഷ്ടമസ്തി അവഗന്തു ഇന്ദ്രിയദ്വാര മനസഹ ജ്ഞാനം നവതി ഇതി ബഹു ശീകരം വദാമ കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ബഹു അസ്തി തത് കിന്തു മനസഹ ദ്വാര ബുദ്ധി ജ്ഞാനം ഭവതി വാ ന കാരിച്ചന ഉദാഹരണാനി വയം ചിന്തയതും ചിന്തയാമ ചേത് അവഗന്തും ശക്നുമ യദാ ബുദ്ധി भ्रमः भवति बुद्धिमध्ये कोऽपि वैकल्यं भवति तस्य मनः कार्यं न करोति किन्तु यदा कदापि मनः कार्यं करोति इति चिन्तयतु बुद्धिः न करोति इति चिन्तयतु सः मनसः द्वारा बुद्धेः मापनं कर्तुं न शक्नोति सत्यमस्ति एतद् एवं भिन्नं भिन्नमस्ति कथं मनसः द्वारा वयं बुद्धेः विषये अवगन्तुं न शक्नुमः समानमेव इन्द्रियाणां द्वारा अवगन्तुं न शक्नुमः किं न शक्नुमः कस्य अवगमनं न भवति मनसः अवगमनं न भवति एतत् स्पष्टमस्ति एवं चेत् किं केन कारणेन इन्द्रियाणां द्वारा मनसः अवगमनं नास्ति
इन्द्रियाणाम्
अपेक्षया अग्रे अस्ति मनः अग्रे इति कस्मिन् अर्थे अग्रे अग्रे इति अर्थे न एकं तु बृहत् तादृश केनापि रीत्या अग्रे इति चिन्तयितुं शक्नुमः व्याप्तम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः एकपात्रमस्ति इति चिन्तयतु तत् पात्रे अहं जलं स्थापयामि कियत् जलं तत्र स्थापयितुं शक्नोमि पात्रं कियत् अस्ति तदनुसृतं किल पात्रानुसृतमेव जलं स्थापयितुं शक्नोमि ततोपि अधिकं जलमस्ति चेत् एकसमुद्रस्य जलमस्ति समुद्रे किं भवति तत् जलमस्ति वा न वा तत्र अस्ति किमर्थं वयं न अवगच्छामः वयं न अवगच्छामः इत्युक्ते किमर्थम् अस्माकं पात्रे नास्ति अस्माकं पात्रं बृहत् नास्ति अस्माकं पात्रं व्याप्तं नास्ति अस्माकं पात्रं सङ्कुचितमस्ति यावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं पात्रं लघु अस्ति एतत् सर्वं पदानि यदा वदामि लघु इति वदामि तत् केवलं पात्रस्य विषये तद् सङ्कुचितमस्ति यावत् कालपर्यन्तं तत् सङ्कुचितमस्ति तावत् कालपर्यन्तं तत्र प्रवेशः न भवति तस्मात् अस्माकं मनसः विषये कदापि वयं इन्द्रियाणां द्वारा अवगन्तुं न शक्नुमः एतत् स्पष्टं भवेत् किञ्चित् अनन्तरं संशयः न भवेत् समानमेव एतद् अवगच्छामः चेत् एतादृशमेव अन्यत् इति चिन्तयितुं शक्नुमः तदर्थमेव एवं वदति इन्द्रियाणां द्वारा मनसः विषये ज्ञानं यथा न भवति तथा बुद्धेः विषये मनसः
द्वारा ज्ञानं न भवति एतत् स्पष्टमस्ति प्रथमज्ञानम् अनुभवे अस्ति द्वितीयज्ञानं वाक्ये अस्ति सत्यं तृतीयज्ञानं ततोपि अग्रे वाक्ये एव भवति तदर्थं वदामि आत्मनः विषये बुद्धिद्वारा अपि भवान् अवगन्तुं न शक्नोति केन अवगन्तुं न शक्यते इन्द्रियाणां द्वारा न शक्यते വയം ജ്ഞാനം പ്രാപ്നുമ കഥം ഇന്ദ്രിയാണം ദ്വാരം നാസ്തി പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം സമാപ്തം പുനഃ പ്രത്യക്ഷാനന്തര അനുമാനം അനുമാനം കരോതി അനുമാനപ്രമാണദ്വാരാ കിം കാര്യം കരോതി തദസ്തി തേന കാരണേന അസ്തി ഇത് ഭിന്ന ഭിന്ന കാരണം ബുദ്ധി ഉപയോഗം കരോതി മനസ്സ ഉപയോഗം കരോതി തത്ര മനഃ അസ്തി തേന കാരണേന അപ്പം അവഗന്തും ന ശക്യത ഇത്യുക്തെ കഥ अनुमानमपि तत्र कार्यं न करोति पुनः किमस्ति प्रमाणम् आप्तवाक्यम् आप्तवाक्यम् इत्युक्ते शास्त्रवाक्यं ऋषीणां वाक्यं वेदवाक्यम् अथवा ये अनुभूतवन्तः तेषां वाक्यं तत्र विश्वासं करोतु तदा अवगन्तुं शक्नुमः तत्र विश्वासः एव तत्र अनुभवः न भवति तस्य ज्ञानस्य भेदः तत्र एव इदानीं तद तदर्थमेव हम्म। पाठयति इति वदति हम्म। किल अहं पूर्व कस्मिन्नपि श्लोके तस्य अर्थम् उक्तवान् पाठयति इत्युक्ते संस्कृते कः अर्थः वयम् अर्थं चिन्तितं पाठयति पठितुं प्रेरयति किल इदानीम् एकः आप्तवाक्यद्वारा वेदं स्वीकृत्य अध्ययनं वेदाध्ययनं करोति हम्म। അഥവാ ഗുരു മുഖാത് ശൃണോതി പൂർവം ഏമേവ ആസീത് ഖലു യഥാ സഹ ശൃണോതി അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ തത്വമസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ചത്വാരി അനുഭവവാക്യാനി വദന്തി വയം ശൃണുമഹ ശ്രവണേ കിം ഭവതി കേവലം ശ്രുതവന്ത തത്ര വയം വിശ്വാസം കുർമ്മ കിമർത്ഥം വിശ്വാസം കുർമ്മ गुरुः उक्तवान् आर्षवाक्यमस्ति वेदवाक्यमस्ति इति कारणेन तेन कारणेन अस्माकं किं भवति तत्र विश्वासः भवति इति कारणेन तत्र पुनः प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः तावदेव तत् कार्यं करोति पुनः पठनं केन करणीयं श्रवणं केवलम् अभवत् मननं निधिध्यासनम् एतद्द्वयं केन करणीयम् स्वयमेव करणीयं स्वयं कृत्वा अनुभवः यदा भवति तदा एव तस्य किं भवति विश्वासः भवति विश्वासः मीन्स् सः अनुभवति ज्ञानं भवति आत्मनः विषये यदा अवगमनं भवति तदा ज्ञानं भवति तदा एतत् किमर्थम् उक्तवान् भगवान् इदानीं किमर्थम् उक्तवान् आत्मनः विषये यथा मनसः विषये इन्द्रियाणां द्वारा बोधयितुं न शक्नोमि तादृशं बुद्धेः विषये मनसा द्वारा बोधयितुं न शक्नोमि समानमेव आत्मनः विषये इन्द्रियाणि मनः बुद्धि किमपि प्रयोजनं न करोति तस्मादहं किं करोमि कथं बोधयामि इदानीं कथं वदामि एवं नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति इति वदामि एवं नास्ति एवं नेति नेतिवादः अत्रापि तदेव करोति एवं नास्ति एवं नास्ति इति अच्छेद्यः अदाह्यः अक्लेद्यः अशोष्यः चत्वारि कार्याणि उक्तवान् हम्म। अनन्तरं किम् उक्तवान् नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणुः एतत् त्रि चतुर्विधं केनापि परिणामकारणेन भवति तदुक्तवन्तः चतुर्विध तस्य स्वभावः उक्तः भिन्नं भिन्नम् अस्ति हम्म। अच्छेद्यः कः छेदनं करोति अन्य कोऽपि शस्त्राणि किल पूर्वश्लोके उक्तमस्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि अच्छेद्यः अदाह्यः
कः करोति अन्यपावकः करोति अग्निः करोति हम्म। अनन्तरम् अक्लेद्यः आपः करोति अनन्तरं अशोष्यः वायुः करोति भिन्न वस्तुनः प्रकृतिमध्ये विद्यमानभिन्नभिन्नवस्तुनः तदुपयुज्य भवति अनन्तरं चत्वारि कार्याणि कथं नित्यः कः कोऽपि न आत्मा नित्यः सः अनन्तरं सर्वगतः सर्वगतः सर्वव्यापी सर्वगतः इत्युक्ते सर्वत्र व्याप्तम् अनन्तरं स्थाणुः चलनं नास्ति अनन्तरं अचलः एतत् सर्वम् आत्मनः विषये अन्यत् सर्वं तस्य विशेषणं विशेषणस्य विषये किल एतत् पृथक् अस्ति एतद् द्वयमपि एतद् विषये किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् सूक्ष्मसूक्ष्मभेदाः अपि सन्ति उदाहरणार्थम् इदानीम् आत्मनः विषये चत्वारि कार्याणि उक्तवन्तः नित्यः इत्युक्ते कः अर्थः
नित्यः नाशरहितः इति अस्ति नाशरहितः अस्ति सर्वदा अस्ति नित्यः अन्यदपि अन्यस्मिन् श्लोके वयं दृष्टवन्तः नित्यः इत्यस्य एकविशेषणमासीत् तत्र तस्य परिवर्तनं नास्ति नित्यः इत्युक्ते तस्य परिवर्तनं नास्ति अस्माकं शरीरमपि एककालपर्यन्तं नित्यमस्ति किन्तु किमर्थं नित्यं नास्ति इति वयं वदामः परिवर्तनमस्ति तस्य कथं परिवर्तनं ബാല്യം യൗവനം കൗമാരം ജര സർവമസ്തി एवमेव एकस्थिति मरणम् इति उक्तवन्तः एतत् सर्वमपि अस्ति किल तस्मात् तद् नित्यं नास्ति एतत्तु नित्यमस्ति अनन्तरं सर्वगतमस्ति सर्वगतम् इत्युक्ते कः अर्थः सर्वव्यापी अस्ति सर्वत्र तद् अस्ति सर्वत्र अस्ति इति कारणेन किं भवति सर्वं कनेक्षन् अपि अस्ति अचलः अस्ति सर्वत्र अस्ति इति एकवस्तु चलितुं शक्नोति वा सर्वत्र अस्ति इति चिन्तयतु अहम् अत्र अस्मि अत्र नास्ति अत्र नास्मि अहम् अत्र अस्मि तत्र नास्मि इति कारणेन एव अहं किं करोमि इतः चलामि चलनमित्युक्ते इत्युक्ते किं स्वस्य यस्मिन् स्थाने तिष्ठति तत् स्थानं त्यजति तत् स्थाननिवृत्ति उत्तरदेश अनुकूलव्यापारः अन्यस्थानं प्राप्नोति किमपि क्रियापदं स्वीकरो तत् किमर्थं न भवति इत्युक्ते तस्य कारणं किं किञ्चित् सूक्ष्ममस्ति एतत् तत् सर्वत्र अस्ति चेत् तद् न भवति तस्मात् चलनं नास्ति अचलः अस्ति अनन्तरं किम् उक्तं स्थाणुः अस्ति स्थाणु इत्युक्ते स्थिरमस्ति अचलः स्थाणु इत्युक्ते किम् कानिचन अचलवस्तूनि सन्ति बहु सूक्ष्म अहं चिन्तयामि तादृश स्यात् इति इत्युक्ते अचलः अस्ति न चलति स्थाणु अस्ति एकत्र तिष्ठति वृक्षः स्थाणु अस्ति उदाहरणार्थं वृक्षस्य स्थाणु इति पर्यायः अस्ति स्थाणु इत्युक्ते स्तम्भः एकत्र तिष्ठति शिवस्य नाम अस्ति स्थाणु स्थाणुमालयः अस्ति कुत्र सुचीन्द्र सुचीन्द्रमध्ये अस्ति स्थाणुः इति सः न चलति इति कारणेन स्थाणु अस्ति वृक्षः किन्तु वृक्षः चलति वा न वा यदा वायुः वाति वायुकारणेन चलति शाखायां चलति वृक्षः वृक्षः वृक्षः इत्युक्ते शाखा अपि वृक्षः एव खलु वृक्षः इत्युक्ते केवलं मूलं नास्ति किल तद् सम्पूर्णं चलति तत् अथवा मूलं पश्यतु मूलमपि कुत्रापि गच्छति तस्य चलति वा न वा तदपि चलति चलति किन्तु स्थाणु अस्ति कारण एक स्थिर पोसिशन् मध्ये अस्ति किन्तु चलति अचलः इत्युक्ते कः अर्थः तादृशचलनमपि नास्ति तावत् तादृशसूक्ष्मता अस्ति तत्र मृदा बहूनि पदानि उक्तवन्तः इति न चिन्तयतु कथञ्चित् श्लोकस्य पूरणं करणीयं तस्मात् अचलः नित्यः स्थाणुः अव्यक्तः इति न प्रतिपदस्य कुत्रापि उद्देशः भवति तद् तावत् सूक्ष्ममस्ति तत् अचलः अस्ति स्थाणुः कः
आत्मा एतद् एतस्मिन् विषये वयम् अवगच्छामः चेत् एवं सर्वम् अस्ति इति कारणेन इन्द्रियद्वारा अवगन्तुं न शक्नुमः कारणं किम् इन्द्रियाणाम् अपेक्षया तद् व्याप्तमस्ति कुत्र व्याप्तमिति पदं सर्वव्यापी सर्वव्यापी इत्युक्ते व्याप्तं तस्मादेव विष्णुः इति नाम किमर्थं व्याप्नोति इति विष्णुः सर्वत्र व्याप्तमस्ति इति कारणेन तद् विष्णुः अस्ति सर्वत्र व्याप्तमस्ति तेन कारणेन इन्द्रियाणां द्वारा अवगन्तुं न शक्नोति कथं तद् इन्द्रियाणां द्वारा अवगन्तुं न शक्नुमः इत्युक्ते अस्माकं इन्द्रियाणाम् अन्तः भवति चेदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कि भिन्न भिन्न उदाहरणं स्वीकरोतु इदानीं किमपि जल भिन्नभिन्न उदाहरणानि उक्तवन्तः किल अक्लेद्यः अशोष्यः अच्छेद्यः अदाह्यः वयं छेदनं कर्तुं शक्नुमः अन्यवस्तूनि किल किमपि वस्तु स्वीकृत्य छेदनं कर्तुं शक्नुमः किन्तु जलं स्वीकृत्य छेदनं कर्तुं शक्नुमः वा न तस्मात् तत्र सा शक्तिः गता किल अच्छेद्यः इति वस्तु किमर्थम् उक्तवन्तः बहूनि वस्तूनि सन्ति लोके छेदनं कर्तुं शक्यते अस्माकं शरीरं किमपि स्वीकरोतु शरीरतः किन्तु उदाहरणार्थं वदामि वयं पश्यामः तादृश एकवस्तु जलमस्ति तस्य छेदनं चल चलति न वायुः न अच्छेद्यः अस्ति अनन्तरं अशोष्यः अथवा अदाह्यः किल द्वितीयं तदेव अग्निमध्ये स्थापयति चेदपि किमपि न भवति कस्य आत्मनः न भवति अन्य वयम् अस्माकम् अनुभवः कुत्र जलस्य वा वायुः वा अग्निमध्ये तस्य किमपि दोषः न भवति अथवा अन्यत् स्वीकरोतु इदानीम् अक्लेद्यः किम् किमपि वस्तु स्वीकरोतु किमपि मेटल् स्वीकरोतु किमपि अयन् स्वीकरोतु अय अयः अस्ति स्वीकरोतु जले स्थापयतु किं भवति बहूनि दिनानि स्थापयतु किमपि न भवति सुवर्णं स्वीकरोतु जले स्थापयतु किमर्थम् अक्लेद्यः अस्ति कियत् सूक्ष्ममस्ति इत्येतत् किमर्थम् अक्लेद्यः अस्ति तद् वस्तु जलतन्मात्रामध्ये यद् तस्य तन्मात्रायाः तन्मात्रा इत्युक्ते मोलिक्यूल् तस्य यद् दृढता अस्ति तत्र जलं प्रवेष्टुं न शक्नोति तदेव कारणं किल यदा एकवस्तु किं वदामि तद् भवति तद् आर्द्रं भवति केन कारणेन तद् आर्द्रं भवति
अहं किमपि बीजं स्वीकृत्य जले स्थापयामि अथवा किमपि वस्तु ब्रेड् स्वीकृत्य जले स्थापयामि जलं प्रवेशं जलं तत्र प्रवेशं करोति जलं कुत्र प्रवेशं करोति
वस्तुनः अन्ते वस्तुनः अन्ते इत्युक्ते कुत्र तस्य तन्मात्रा भवति तत्र एक गेप् अस्ति किल तत्र प्रवेष्टुमेक द्वारमस्ति तत् स्थानमस्ति इति कारणेनैव प्रविशति तेनैव तद् आर्द्रं भवति तद् प्रवेष्टुं स्थलं नास्ति चेत् किमर्थं प्रवेष्टुं स्थलं नास्ति यद् आत्मनः विषये सम्बन्धः अस्ति तस्मात् वदन् अस्मि किमर्थं तत्र जलतन्मात्रामध्ये अन्य जलतन्मात्रा तद् लोहस्य यद् तन्मात्राः सन्ति तत्र प्रवेष्टुं किमर्थं न शक्नोति
तत्र ग्याप् नास्ति तत्र स्थानं नास्ति तावद् तद् किमस्ति दृढमस्ति दृढमस्ति इत्युक्ते योजितमस्ति तत् तावत् तत् किञ्चिदपि स्थानं किञ्चित् स्थानमस्ति कारणम् अन्यवस्तूनि तत्र प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति उष्णं करोतु प्रविशति वा न वा दहति तद् जलं न प्रविशति कारणं जलस्तन्मात्राः अपेक्षया तस्य दृढता अस्ति इति कारणेन तस्य योजनमस्ति इति कारणेन दृढम् एकदृष्ट्या दृढम् इत्युक्ते कः अर्थः सर्वं बहु सूक्ष्ममस्ति किल वस्तु दृढम् इत्युक्ते कः अर्थः वयं चिन् स्ट्राङ्ग् इति वयं वदामः किं स्ट्राङ्ग् इत्युक्ते किं सालिड् सत्यं सालिड् स्ट्राङ्ग् स्ट्राङ्ग् सालिड् किं तत् केन कारणेन इत्येव तस्य अन्तः स्थलं नास्ति तावत् योजितमस्ति तत् तेन कारणेनैव प्रवेष्टुं न शक्नोति आत्मा इति यद्वदति अत्र एषः एनम् इति यद्वदति अस्माकं रीत्या सः वदन्नस्ति किम् अस्ति इति अस्माकं बुद्धि अनुसृतम् अस्माकं शास्त्रानुसृतं सः वदन्नस्ति यदा जलं लोहतन्मात्रायाः अन्तः प्रवेष्टुं न शक्नोति तदा आत्मनः अन्तः किमपि न प्रविशति एकैकस्य एकैक उदाहरणम् उक्तवान् शस्त्राणि वायुमध्ये न प्रविशति उक्तं किल अथवा जले किमपि कर्तुं न शक्नोति शरीरे कर्तनं कर्तुं शक्नोति किन्तु जले वा वायुमध्ये कर्तुं न शक्नोति जलं क्ले क्लेदयति चत्वारि क्रियापदानि उक्तवन्तः क्लेदनं कुत्र कर्तुं न शक्नोति वायुमध्ये वा अथवा लोहमध्ये कर्तुं न शक्नोति वयं स्पष्टतया अवगन्तुं शक्नुमः लोहे कर्तुं न शक्नोति സമാന അച്ഛേദ്യः അദാഹ്യः अक्लेद्यः
अशोष्यः
एतत् चत्वारि कार्याणि अपि तत्र प्रवेष्टुं न शक्नोति कुत्र आत्मनः विषये किं किं त्रयं न प्रविशति सामान्यलोके इति उक्तवान् किमर्थं त्रयं न प्रविशति उदाहरणसहितं किमर्थम् उक्तवान् एवमेव आत्मनः विषये പ്രവേഷ്ടും ന ശക്നോതി ഇതി ഭവാൻ ചിന്തയതു ഭവതാ അവഗന്തവ്യം തത് ഉദാഹരണാനി വക്തും ന ശക്നോതി കാരണം യഥാ ലോഹ ലോഹേ ജലസ്യ പ്രവേശഃ ന ഭവതി യഥാ വായു കസി പ്രവേശഃ ന ഭവതി ശസ്ത്രാണാം പ്രവേശഃ അഥവാ അഗ്നേഹ പ്രവേശഃ ന ഭവതി വസ്തു അസ്തി സാമാന്യ ശരീരേ ഛേദനം കർത്തും ശക്നോതി किल लोहस्य छेदनं कर्तुं शक्नोति किन्तु तत्र उदाहरणं जलस्य उक्तवन्तः चत्वारि कार्याणि अपि एतत् एतद् मध्ये न चलति एतत् तत्र न चलति एतत् अन्यत्र न चलति इति स्पष्टमुक्तं स्पष्टमस्ति एवमेव किमस्ति आत्मनः विषय आत्मनः अन्तः एतत् किमपि न प्रविशति तेन कारणेन आत्मा कीदृशः अस्ति नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः तस्यापि तस्य पदानामपि तेषां पदानामपि अर्थम् उक्तवान् किल नित्यः इत्युक्ते सर्वदा तिष्ठति सर्वकाले भवति तस्य परि परिवर्तनं नास्ति परिवर्तनं नास्ति इत्युक्ते चेञ्ज् नास्ति चेञ्ज् कदा आगच्छति चेञ्ज् इत्यस्य प्रथमकारणं किम् अनित्य काल कालस्य प्रवेशः तत्र न भवति किल कालकारणेन एव चिन्ति किल अस्माकं वार्धक्यम् एतत् काल कालकारणेन एकं फलमस्ति तत् पक्वं भवति केन कारणेन कालः तत् सर्वस्यपि कालः अस्ति कालः नास्ति द्वितीयं कालानन्तरं सर्वगतः हा सर्वगतः इत्युक्ते व्याप्तमस्ति सर्वत्र अस्ति अन्यत्र कुत्रापि नास्ति इति न सर्वकाले अस्ति सर्वकाले अस्ति इत्युक्ते एतत् पुनः विवरणं करणीयं नास्ति किल सर्वकाले अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः भूत वर्तमान भविष्यत् आसीत् अस्ति भविष्यति त्रिषु कालेषु अपि भवति तस्य सः एव अर्थः तद् एकपदेन नित्यः इति क पदेन उपयोगं कृतवन्तः सर्वव्यापी इति कारणेन किम् उक्तवन्तः सर्वस्थाने अपि अस्ति तस्मात् एतस्य चलनं नास्ति तस्मात् चलितुं न शक्नोति तद् कारणं सर्वत्र अस्ति च तृतीयं स्थाणुः अस्ति एकत्र तिष्ठति एवं न चिन्तयतु तद् अत्र अस्ति तत्र अस्ति न पुनः अचलः अस्ति एकत्र स्थित्वा अपि न चलति एतादृश एकवस्तु अस्ति कः आत्मा एषः एनम् एवम् एनम् अवगच्छतु सरलं वा सरलं किमपि नास्ति मनसः द्वारा अवगमनमेव सरलं न किल म इन्द्रियाणां द्वारा अवगमनं किञ्चित् सरलमस्ति मनसः द्वारा अवगमनं सरलं वा न किञ्चित् चिन्तयति चेत् अवगन्तुं शक्नुमः वयं सर्वे अङ्गीकुर्मः इदानीं मनः अस्ति इति अङ्गीकुर्मः केन कारणेन अनुभवः अस्ति अस्माकं मनसः कारणेन भिन्नभिन्नकार्याणि वयं जानीमः दुःखं भवति सन्तोषः भवति किल एतस्य कारणं किं मनसः तत्र कथम् अस्ति का किमपि बाह्यकारणं न आवश्यकं समानवस्तु कदाचित् सन्तोषं ददाति कदाचित् दुःखं ददाति किल कदाचित् दूरवाणीद्वारा बहु सन्तोषः भवति दूरवाणी इति वस्तुद्वारा कदाचित् बहु दुःखं भवति कदा दुःखं भवति
तदा तदपि अस्ति तद् गच्छति इति चिन्तयतु वस्तुतः तथापि दुःखं कारणं तु तदेव किल किमपि यत्किमपि कारणेन किमपि अहं सामान्यम् एतद् उक्तवान् जीवने तत् तस्मात् मनसः कारणेन भिन्नमस्ति बुद्धिकारणेन अपि वयं किञ्चित् अपि अग्रे चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः ता भगवान् किमर्थम् एतद् उक्तवान् तादृशं विचिन्त्य विचिन्त्य भवता किं करणीयम् ആത്മനഹ വിഷയെ ജ്ഞാതവ്യം തദർത്ഥം പ്രഥമം ഭവാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണേന അവഗച്ഛത്തു പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം കുത്ര കാര്യം ന കരോതി തത്ര അനുമാനം സ്വീകരോതു അനുമാനമപി കാര്യം ന കരോതി ചേത് കിം കരണീയം ശബ്ദപ്രമാണം അംഗീകരോതു ശബ്ദപ്രമാണം ഇത്യുക്തെ ഋഷിവാക്യം തത്ര വിശ്വാസം കരോതു അന്യ കോപി മാർഗ നാസ്തി തത് ന അംഗീകരോതി ചേത് ബോധ അഗ്രിമ പ്രയത്ന न भवति तदेव इदानीम् अर्जुनेन कार्यं करणीयं किं कार्यं करणीयं युद्धं करणीयं तेन युद्धं करणीयम् अस्माभिः किं करणीयम् अस्माभिः कार्यं करणीयं किल कदा गीतायाः आवश्यकता अस्ति जी यथा कदापि यत् कार्यं यदा फेस् कुर्मः तदा एव एतत् एक यत्किमपि एकस्थाने स्थित्वा युद्धभूमौ चिन्तनं करणीयं युद्धभूमौ इत्युक्ते एक बेटल् फील्ड् मध्ये चिन्तनं करणीयं किमपि नास्ति वृथा गृहे उपविश्य अहं गीतां पश्यामि गीतां चिन्तयामि चेत् वयम् अर्थं न अवगच्छामः वयं किमर्थम् अर्थं न अवगच्छामः इदानीं बहुधा वयं भगवद्गीतायाः अन्वयं कुत्र कुर्मः अन्येषां जीवने कुर्मः अन्यैः सह तद् अहं किमपि एतस्य अर्थम् अवगच्छामि सत्यं वद इति एकम् अहं श्रुतवान् छड् इति मम सत्यमेव केपि सत्यं न वदन्ति केपि सत्यं न वदन्ति इत्येव असत्यं मम मम विषय एतद् मम विषयः इति यदा अवगमनं भवति तदर्थमेव भगवान् उक्तवान् भवान् एतानि उदाहरणानि अवगच्छतु भवान् प्रथमं भवतः इन्द्रियद्वारा चिन्तनं करोतु भवतः इन्द्रियाणि तत्र किं कार्यं करोति यत्किमपि वाक्यं शृणोति सत्यं वदतु सत्यं वद धर्मं चर किमपि यत्किमपि भवतु सम्यक् कार्यं करोतु सेवां करोतु इति यदा शृणोति भवतः इन्द्रियाणि तत्र प्रवृत्तानि सन्ति वा तत्र न पर्याप्तं भवतः मनः तत्र अस्ति वा भवतः बुद्धिः तत्र कियत् कार्यं करोति इति सर्वाणि कार्याणि आत्मवशं कृत्वा चिन्तनं करोतु तदा आत्मनः विषये उत्तरं प्राप्नोति परमुखरीत्या चिन्तनं कुर्मः परमुख इत्युक्ते अन्येषां विषये परः इत्युक्ते अन्येषां विषये अन्यमुखेन वयं तद् कार्यं पश्यामः कदापि तद् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः बहु सूक्ष्ममस्ति लघु लघुविषयः एव सर्वश्लोकेपि एतद् वदति किल भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नरीत्या सर्वत्र वदति कथम् अस्माकं प्रश्नः कुत्र किमर्थं वयं न अवगच्छामः किमर्थं न जानीमः नावगच्छामः किमर्थं न अवगच्छामः चिन्तयतु यत् किमपि कार्यं यत् एतस्य अहं न अवगच्छामि इति वदति चेत् कः अर्थः भगवान् वदति भवतः चिन्तनशैलीं भवान् परिवर्तयतु उपदेशं कर्तुं बहु सरलं यद् मया वक्तव्यं वक्तव्यः विषयः न तस्मादेव भगवद्गीता स्वयं पठनीया गीता पठनीया एव स्वयमेव पाठयितुं न शक्नुमः पठितुं प्रेरयितुं शक्नोमि पठितुं प्रेरयितुं शक्नोमि इत्युक्ते पाठये साहाय्यं कर्तुं शक्नुमः मया गीता पठनीया इत्युक्ते मया किं चिन्तनीयं मम जीवनेन सह तस्य सम्बन्धः करणीयः प्रथम यत्किमपि शृणोति मम इन्द्रियाणां द्वारा तस्य प्राक्टीस् मया करणीयम् मम इन्द्रियाणां द्वारा कुर्वन् अहं यदा अनुभवं प्राप्नोमि इन्द्रियाणां द्वारा एतद् अवगन्तुं न शक्नोमि इति मम अवगमनं भवति अन्य बहूनि कार्याणि अहम् इन्द्रियाणां द्वारा अवगच्छामि कथं वेदना इति अस्ति उदाहरणार्थं वदामि वेदना इति एकं कार्यमस्ति अस्ति वा न वा पेन् इति अस्ति किल अहं विचिन्त्य विचिन्त्य उप उपविशामि चेत् वेदनाम् अवगच्छामि वा मां पाठितवन्तः भवन्तः सर्वे भिन्नभिन्नति वेदना इत्युक्ते एवं भवति वेदना इत्युक्ते कथं भवति तत् तत्तु मया करणीयं मया करणीयः विषयः वेदना इति अनुभवः प्राप्तव्यः तद् विवरणं कर्तुं शक्नोति वा विवरणं कर्तुं शक्नोति कथं विवरणं कर्तुं किं किं वक्तुं शक्नोति एतत् नास्ति तद् नास्ति एतत् नास्ति इति वक्तुं शक्नोति अहं किं किम् अनुभूतवान् तत्र यदा अहं तस्य विवरणं करोमि तद् न इति वक्तुं शक्नोति एवमेव प्रथमस्तरे इन्द्रियाणां द्वारा ज्ञानप्राप्तिः स्वयं भवेत् तद् इन्द्रियाणां द्वारा स्वयं भवति स्वाभाविकतया मनसः द्वारा चेत् किञ्चित् अधिकप्रयत्नः करणीयः आत्म बुद्धिद्वारा चेत् ततोपि अधिकप्रयत्नः करणीयः मया बुद्धिद्वारा बुद्धिद्वारा इत्युक्ते बुद्धिः अत्रैव इति नास्ति उदाहरणार्थम् उक्तवान् स एवं धारणा अस्ति अस्माकं किल बुद्धिः इत्युक्ते अत्र पूर्णं तस्य विषये वयम् इदानीं किम् ऐ क्यू कियत् अस्ति तत् तत् भिन्नमस्ति वस्तुतया एतस्य किञ्चित् सर्वस्यापि किं वदामि दृष्टिद्वयमस्ति एकं तत् मेषर् कर्तुं शक्नोति एकरीत्या मेषर्मेण्ट् विहाय इत्युक्ते मापनं विहाय तस्य एका परिमितिः अस्ति परिमितिः न तस्य एका स्थितिः अस्ति किमपि भवतु तस्य अस्ति वा न वा इदानीं पुस्तकम् इति एकवस्तु अस्ति अथवा उत्पीठिका इति एकवस्तु अस्ति दूरदर्शनम् इति एकवस्तु अस्ति तस्य किं किम् इति अहं वक्तुं शक्नोमि तत् सत्यम् एतत् पुस्तकं गीता भगवद्गीतापुस्तकम् एतत् किम् अहं कथं कथम् एतस्य मेशर्मेण्ट् कर्तुं शक्नोमि एकं मेशर्मेण्ट् एतस्य दीर्घम् अनन्तरं कियत् परिमाणम् अस्ति सर्वं कति पुटानि सन्ति अनन्तरं ततोपि अधिकं कर्तुं शक्नोमि कति श्लोकाः सन्ति श्लोकस्य अर्थः अस्ति वा कीदृशविवरणमस्ति किन्तु एतत् सर्वं विहाय भगवद्गीता इति वदति भगवद्गीतापुस्तके ए अन्यत् किमपि अस्ति वा अस्ति वा नास्ति वा न चेत् अन्यपुस्तकमिति शृणोति भगवद्गीता इति शृणोति किमर्थं भेदः अवगतं तत् एव अस्माकं भाषायां भारतीयभाषायां तस्य पूर्वतननामम् इति तस्य देवता एकैकवस्तुनः अपि तादृशी देवता अस्ति एतद् देवताज्ञानम् इति वदति भगवद्गीतायाः एका देवता अस्ति छड् इति अस्माकं मनसि किम् अभवत् इदानीं देवता इत्युक्ते गणेशः सुब्रह्मण्यः तत्र कोऽपि दोषः नास्ति तदर्थं न अस्माकं मनसि देवता इत्युक्ते छड् इति तत्रैव गच्छति न देवता इत्युक्ते कः देवता देवः अथवा देवता इत्युक्ते का पूज्यमानः पूज्यमानः एव पूजा करोति चेत् केवलं न पर्याप्तं तदर्थं वदामि वस्तु अन्तरङ्गे विद्यमान एकशक्तिः भगवद्गीता इति वदति अथवा किमपि आसन्दः इति वदति आसन्दः इत्युक्ते कः जय तदा अन्यपदमस्ति तस्य विवरणं करोति एतादृश एकवस्तु आसन्दः मम प्रश्नः तद् वस्तु अस्ति किल भवान् भवतः इन्द्रियाणां द्वारा यत् मापनं करोति तद् वस्तु वा आसन्दः भवान् उपवेष्टुं शक्नोति इति उपवेशनस्य आधारः भवति इति एकशक्तिः वा आसन्दः द्वयमपि आसन्दः खलु हाँ। सा शक्ति ही तस्य देवता अस्ति आसन्दस्य अपि देवता अस्ति हाँ। भगवद्गीतायाः अपि देवता अस्ति एतस्य ज्ञानं किञ्चित् एतत् ज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्नुमः देवताज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्नुमः वदतु किमपि <laughs> कथं प्राप्तुं शक्नुमः अहं पूर्वं कदापि उक्तवान् इति मन्ये सर्वकार्यस्य विकारः विचारः इति द्वयमस्ति अस्ति किल वयम् अस्माकं ज्ञानेन वयं पठितवन्तः विचार विकारः इत्युक्ते सम्यक् एव नास्ति किल कदाचित् अस्माकं पुस्तकपठनेन वा अथवा अन्यविधज्ञानेन वा वयम् एवम् अनुभूतवन्तः एवं नास्ति विकारस्य अपि बहुधा वयं पश्यामः यत् शक्ति इति यदस्ति यत् शक्तिकेन्द्रितं यदस्ति तत् विकार अधिष्ठितमस्ति तत् विचार अधिष्ठितं न विचारस्य अपि मूल्यमस्ति तस्मादेव बहु सरलेन अन्यकार्येषु अपि वदति शिवः अस्ति सत्यं वयं श्रुतवन्तः किल किन्तु शिवः कदा चलति शिवस्य चलनं कदा भवति शक्ति यदा योजयति तदेव किल सौन्दर्यलहरीमध्ये अस्ति किमस्ति शिवशक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि स्पन्दनं कर्तुमपि न शक्नोति शिवः सैम् एतत् शरीरम् अस्ति सर्वमपि अस्ति अत्र देवता नास्ति चेत् एतत् शरीरं न चलति एतत् अस्माकं भाषायां चलनम् इत्युक्ते इदानीं भिन्नमस्ति झटिति मनसि तदेव आगच्छति किन्तु संस्कृते सः अर्थः न चलनम् इत्युक्ते स्पन्दनं चलनम् एतत् सर्वं समानमेव तत्र यत् सर्वविधचलनमपि तदेव तदेव अहं वदामि केवलं तादृशवस्तु न अस्माकम् आचार्यः इतोपि अग्रे गतवन्तः जडवस्तु मध्ये अपि विकारः अस्ति जडवस्तु मध्ये अपि आत्मा अस्ति जडः वस्तु इति भिन्नं न एतस्य जीवः अस्ति यस्य जीवः नास्ति अत्र ईश्वरः नास्ति अत्र शक्तिः नास्ति इति न तदेव अहम् उक्तवान् एतस्मिन् पुस्तके अपि एका शक्तिः अस्ति आसन्दे अपि शक्तिः अस्ति भवतः गृहे अपि शक्तिः अस्ति गृहम् इत्युक्ते किम् गृहम् इति यत् यः विकारः अस्ति तस्य विकारस्य नाशं भव करोति चेत् तद् बिल्डिङ्ग् भवति चेदपि गृहं न भवति स्पष्टम् स्पष्टमस्ति वा न वा समानमेव भगवद्गीता भवतु वेदाः भवतु तस्मादेव एतत् सर्वं पूर्वं प्रिण्ट् न कृतवन्तः मुद्रणं न कृतवन्तः एवं पुस्तकं न कृतवन्तः पुस्तकम् इत्युक्ते एवम् इति न चिन्तयामः विद्या इत्युक्ते एतत् इति न किं तद् कुतः तद् भवेत् यदा गुरुः शिष्यं वदति गुरुः शिष्य इत्युक्ते अस्माकं सम्बन्धः न गुरुशिष्यसम्बन्धः भिन्नम् अस्ति यद् गुरुः शिष्यं वदति सः तद् ज्ञानमेव प्राप्नोति सः वेदं पठति इत्युक्ते अग्निमीळे पुरोहितम् इति वदति केवल अग्निमीळे पुरोहितम् इति श्लोकः न तेन सह तस्य शक्तेः एक अंशः अपि तस्य अन्तरङ्गे प्रविष्टः भवति तद् पूर्वकाले अस्माकं सर्वेषां गृहे आसीत् कथं अस्माकं पितामहः पितामही कुटुम्बम् अस्माकं संस्कृतिः संस्कारः परम्परा एवं सर्वं वदति किल वयं वदामः वयम् आर्षपरम्परायां जन्म प्राप्तवन्तः बहु बहवः वदन्ति किं कश्यपगोत्रे मन्दिरे यदा अर्चनां करोति एतस्मिन् गोत्रे कदा आसीत् कश्यपः अथवा भारद्वाजगोत्रे किमपि वदन्ति किल ऋषिपरम्परा तां परम्परां वयं स्मरामः तस्य कारणं किम् अद्य पितरं न स्मरति अथवा पितामहं न स्मरति पश्यतु वयं गत जनरेशन् पर्यन्तम् अथवा तत्पूर्व पूर्व भवतां जनरेशन् यदस्ति भवतां पिता अथवा पितामहः चिन्तयतु बहूनि कार्याणि यत्र भवतां प्रदेशः अस्ति ग्रामस्य एकः संस्कारः आसीत् वा न वा भवतां राज्यस्य एकः संस्कारः इदानीम् अहं मम ग्रामः अस्ति मम ग्रामस्य इदानीं कुम्भकोणम् इति चिन्तयतु अथवा कुत्रापि एकं चिन्तयतु कृष्ण इति चिन्तयतु आन्ध्रमध्ये कृष्ण इति एकस्थानमस्ति अस्ति किल कुचुपुडि कुत्र अभवत् कुचुपुडि डान्स् अस्ति किल तस्य आरम्भः तत्र कृष्णजिल्ला अस्ति तत्र एकस्थानमस्ति कुचुपुडि ग्रामः अस्ति तत्र विद्यमानः तत्र गतवान् एकवारं तदानीम् अहं दृष्टवान् एकरात्रि आरात्रि कुचिपुडि नृत्यं कुर्वन्ति सर्वे ग्रामे तत् द्रष्टुम् उपविशन्ति तस्मिन् ग्रामे एव सः संस्कारः अस्ति अहं तदानीं चिन्तितं मम ग्रामे अस्ति मुडियेट् इति एकः उत्सवः अस्ति तत्र लघुग्रामः तस्य ग्रामस्य तत्र एकं लघुदेवीमन्दिरमस्ति मन्दिरस्य एकः उत्सवः अस्ति तत्र सर्वे जनाः आगच्छन्ति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे समानरीत्या एकः चालकशक्तिः भवति तस्मिन् समये तदा सा अस्ति ग्रामदेवता अन्ते अन्ते तत्र मन्दिरम् अभवत् वयं देवता तस्याः नाम दत्तवन्तः सा एव देवता इति उक्तवान् सा न तस्य ग्रामस्य सा शक्तिः सा चालकशक्तिः अस्ति तस्य ग्रामस्य देवता अस्ति एतदेकराज्यस्य अस्ति एतदेकराष्ट्रस्य अस्ति एतद् व्यक्तेः अस्ति किल एतस्य अवगमनं भवेत् एतस्य अवगमनं भव भवति चेदेव वयम् एतस्य अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः नो चेत् किं भवति जलम् न भवति अग्निः अत्र एतत् न भवति सर्वं सत्यमेव किन्तु एतत् किमपि आत्मनः उपरि न भवति किम् एतत् केवलं विचारस्य न विचारेण विकारः प्राप्तव्यः किल विचारद्वारा गत्वा गत्वा गत्वा गत्वा विकारः प्राप्तव्यः सः ज्ञानमार्गः किन्तु डैरेक्ट् अपि विकारं प्राप्तुम् अन्य अन्यमार्गाः आसन् अत्र के मार्गाः सरलते भक्तिः किं भक्तिमध्ये ज्ञानं भूत्वा अग्रे एतत् भवति वा न विकारः यदा भवति तस्य ज्ञानमपि भवति ज्ञानेनैव मोक्षं भवति तत्सर्वं सत्यमेव अनुभवेन एव भवति ज्ञानम् इत्युक्ते अनुभवः इत्यर्थः अनुभवं विना तद् न भवति किन्तु अनुभवं भवितुं सः मार्गः भक्तिमार्गेण अपि गन्तुं शक्नोति तदा सः केन कारणेन इति न जानाति किल तत् अस्माकम् अहं चिन्तयामि अस्माकं सर्वेषां जीवने आसीत् कुटुम्बे आसीत् गृहे आसीत् ग्रामे आसीत् वयं तत्र किमपि मूल्यं नास्ति इति विचिन्त्य तत्सर्वं किं कृतवन्तः नष्टं कृतवन्तः किल कस्मिन् गृहे प्रातःकाले सायङ्काले दीपज्वालनं कृत्वा आसीत् वा न वा नामजपं करोति मलयाळभाषायाम् अहं जानामि तमिळ्भाषायां किञ्चित् श्रुतवान् अन्य सर्वासु भाषासु सन्ति അത്യന്ത സരളനാമൻ അത്യന്ത സരളനാമൻ മലയാളയാം ശ്രുതവാൻ പടിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും ശിവശംഭോയി ഏക പടിയാറും ഇത്യുക്തി സ്റ്റെപ്പ് ഷഡ് സ്റ്റെപ്പ് അസ്തി തത്ര ഏക മന്ദിരമസ്തി തത്ര ഷഡ് സ്റ്റെപ്പ് സന്ധി തത്ര ഗത്വ ഗതി ചേത് ഭഗവന്തം ദ്രഷ്ടും ശക്നോതി बाल्यतः मम अत्यन्तबाल्ये मम पितामही गृहे उपविश्य गायन्ति भवति तत् श्रुत्वा पिता गायति तत् श्रुत्वा अहं पठितवान् किन्तु अत्र समाप्तम् इतः अग्रे न गच्छति एतत् किम् आसीत् अहं लिटरलि इति यद् वदामः अहं शब्दशः तस्य अर्थमहं न ज्ञातवान् किन्तु तस्य विकारमहं पठितवान् तस्य विकारम् अहं स्वीकृतवान् तत् कथं करोति कदा करणीयं किमर्थं करोति कथं करोति तस्य ट्यून् किं सर्वं विकारस्य सैड् किं किं करोति विकारस्य सैड् किं किं करोति विहार विकारस्य साहाय्यं किं किं करोति तस्य रागः सत्यं तस्य ताल तालः एतस्य सर्वस्य विकारसम्बन्धः अस्ति किल वयं पठामः तत्र अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते किं तत्र करोति भोः अर्थं ज्ञात्वा वा अयि इत्युक्ते कः अर्थः वयं न जानीमः गिरिनन्दिनि इत्युक्ते कः अर्थः वयं जानीमः किन्तु सामान्यतया तद् ज्ञात्वा न गायन्ति किन्तु किं तत्र विकारं जनयति रागं किं विकारं जनयति तत् तत् सम्यक् शृणुमः चेत् अथवा वदामः चेत् किमपि ट्यून् मध्ये वदतु यत् जानाति गृहे तत् ट्यून् मध्ये किमपि शास्त्रीयं करणीयं न शास्त्रीयं जानाति चेत् करोतु नो चेत् केनापि गातुं शक्यते प्रातःकाले उत्थाय दीपं चालयित्वा तत् गायतु किं भवति एकं नृत्यं भवति अन्तरङ्गे भवति वा न वा किं नृत्यं भवति लास्यं भवति सत्यं समानमेव अन्यत् स्वीकृत्य गायतु जटाकटा इति अस्ति यूट्यूब् गत्वा पश्यतु किम् अस्ति तद् रावणेन लिखितं किं रावणेन उक्तं शिवताण्डवस्तोत्रं तत् तत् यदा गायति ताण्डवं विकारः भवति एषः विकारः केवलं तस्य विचारेण अथवा अर्थज्ञानेन तस्य एतेन कारणेन न भवति अर्थज्ञानं न आवश्यकमिति न तद् आवश्यकं किन्तु तस्य यत् प्राधान्यमस्ति संस्कृतिः इति यदस्ति संस्कारः इति यदस्ति कुटुम्बम् इति यदस्ति परम्परा इति यदस्ति तस्य पूर्णमूल्यं दत्त्वा एव पठनीयं नो चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति गीता फार् मेनेज्मेण्ट् अथवा गीता फार् किमपि धनसम्पादनं किमपि कार्पोरेट् मध्ये गीता वृथा अस्ति तदर्थं न लिखितं तदर्थं लिखितं शास्त्रं भवेत् अत्र न इति अहं न वदामि किञ्चित् पर्यन्तं वयं वदामः अनन्तरं किम् अस्माकम् उत्तरं नास्ति इति भवति कारणं किं किमर्थं तद् लिखितं तद् न अवगच्छामः चेत् तस्मात् मम अपेक्षा अस्ति किमर्थं एतावत् उक्तवान् इत्युक्ते तस्य केवलं मेक्यानिकल् न भवितव्यं पठनसमये वयं किमर्थम् आरम्भे एतस्य ओं वार्ताय प्रतिबोधित इति प्रतिदिनं गायामः किमर्थं पञ्चनिमेषं व्ययं करोति व्यर्थं करोति व्यर्थं न മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ഇതി അന്തരംഗേ സ്മൃത്വ न वदति चेत् भवतः मुखे न आगच्छति मुखे आगच्छति कदाचित् हृदये न आगच्छति तद् भवितव्यं चेत् तादृशशक्तेः अपि उपासना करणीया शक्तेः उपासना इत्युक्ते अहं वदामि सर्वविधवस्तूनां यत् चालकशक्तिः अस्ति सा देवदा तस्य भवती तस्य मूल्यं न ददाति चेत् किं भवति आसन्दस्य उपयोगः किमर्थम् उपवेशनार्थं तद् अलङ्कारार्थं करोति चेत् अवगतं सर्वेषां गृहे किमर्थम् आसन्दाः सन्ति चिन्तयतु उपवेशनार्थं वा उपवेशनार्थं चेत् कीदृश आसन्दाः आवश्यकाः अलङ्कार न भवतां गृहे इति न वदामि अहं जनरल् मम गृहे अपि सर्वत्र सन्ति तद् वयम् अस्माकं देवताज्ञानं नास्ति चेत् एकैकवस्तु एक किमर्थं तस्य उपयोगः कस्य तस्य हस्ते भवेत् मम उपयोगः नास्ति तादृशवस्तूनि तादृशानि वस्तूनि सङ्गृह्य अहम् एकत्र स्थापयामि चेत् तस्य कः अर्थः चोरः इति तद् मया न करणीयं तस्य अन्य उपयोगात् सा वस्तु भवता शापं करोति वस्तूनाम् उपरि विद्यमानचालकशक्तिः तत् सम्पूर्णं धनं स्वीकृत्य बेङ्क् मध्ये स्थापयति चेत् किं करोति लक्ष्मी शापं करोति कारणं तस्याः उपयोगः भवेत् किल यत् किमपि वस्तु धनमिति बहु शीघ्रम् अस्माकम् एतद् गच्छति इति कारणेन उक्तवान् धनमिति न किमपि वस्तु यस्य कृते तस्य उपयोगः अस्ति तस्य हस्ते भवेत् तत् तदेव अत्र तादृश एक चिन्तनं तादृश एकचिन्तनमस्ति तदपि अवगच्छामः विचारमपि कुर्मः द्वयमपि मिलित्वा गच्छति चेत् किं भवति तस्य अनुभवः किञ्चित् किञ्चित् वयं प्राप्तुं शक्नुमः तादृशपाठनम् आसीत् पूर्वं सम्पूर्णं विकारविषये सम्यक् अनुभवं दातुं भिन्नभिन्नपरिश्रमं कुर्वन्ति स्म तन्मध्ये अस्माकं जनाः किञ्चित् विचारविषये अथवा अर्थविषये मीनिङ्ग् विषये सर्वं किञ्चित् त्यक्तवन्तः तत् सत्यं तेन कोऽपि किमपि न भविष्यति तत् ते जानन्ति स्म वयं चिन्तितवन्तः न तद् नास्ति चेत् किमपि न भवति इदानीं वयं वदामः किल छात्राः किमर्थं न कुर्वन्ति ते अर्थं न जानन्ति इति कारणेनैव किल कदाचित् वेदवाक्यं तत् सर्वं उपनिषत् किम किमर्थं न अर्थं जानाति चेत् सः अन्यत् किमपि करोति एतस्य दुरुपयोगं करोति ये ये अर्थम् अवगतवन्तः ते कथं कुर्वन्ति इति पश्यतु तस्मात् द्वयमपि आवश्यकं तद् अस्माभिः तादृशरीत्या प्रयत्नः करणीयः एतत् चत्वारि पदानि आत्मनः विषये चत्वारि पदानि तस्य किं प्रवृत्तिः भवति इति उक्तवन्तः तस्य सम्बन्धः तदेव सर्व आत्मनः विषये यद् वदति तस्य शक्तेः विषये एव कुत्र भवति क्रियापदानां विषये अच्छेद्यः अक्लेद्यः अशोष्यः अदाह्यः किल एतानि अत्र शक्तिः भवति किल अग्नेः शक्तिः दहनं करोति जलस्य शक्तिः आर्द्रं करोति अथवा वायुशक्तिः शुष्कं करोति शस्त्राणां उपकरणानां शक्तिः छेदनं करोति तत्र विकारः भवति तस्मिन् विषये तत्र विद्यमानदेवतानाम् उपासनां करोति तस्य अवगमनं सम्यक् भवति चेत् एनम् अवगन्तुं शक्नोति कम् अवगन्तुं शक्नोति आत्मनः एनम् अथवा अत्र अस्ति किल एषः कः एषः सह सः कीदृशः नित्यः अचलः स्थाणुः अनन्तरं सर्वगतः तद् अवगन्तव्यं चेत् प्रथमं तस्य शक्तेः विषये उपासना करणीया तदेव तस्य सामान्य अर्थः एकवारम् उक्त्वा समापयामः क्षम्यतां दशनिमेषाः अधिकाः अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य नित्यः सर्वगतस्थाणुः नित्यः सनातनः अचलोऽयं सनातनः राजीव महोदय